ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງວີໂອເອທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກກັບສຽງເພງລາວອະມະຕະປະຈຳແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຈະມີເພງຂອງນັກສິລະປິນຄົນໃດໆນັ້ນ ກະລຸນາພົບກັບວັນນະສອນໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີແຟນລາຍການແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ກັບມາຟັງເພງມ່ວນໆກັບວັນນະສອນຕື່ມອີກ ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ຊຶ່ງເພງທຳອິດນີ້ແມ່ນເພງສະບາຍດີຫຼວງພະບາງ ທີ່ເອື້ອຍວັນນະສອນຂໍຈັດໃ ຫ້ນ້ອງຄຳຫຼ້າ ລາດໃຈດີ ເປັນຜູ້ຟັງສາວງາມຈາກບ້ານຫ້ວຍໂຄດ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຂຽນຜ່ານທາງເຟສບຸກຂໍຟັງເພງນີ້ ພ້ອມທັງບອກມາວ່າ ຂໍຈັດໃຫ້ນ້ອງຮັກສາມຄົນ ສາວມາໄລ ສຸກຂີ ສ າວຄຽມ ນໍລະເສນ ສາວນິດ ຄຳຈັນທະວົງ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຮ່ວມໃນງານວັນເກີດລູກສາວນ້ອງແອວ ແນ່ນອນ ເພງນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງນ້ອງຄຳຫຼ້າ ແລະເພື່ອນຝູງແລ້ວ ວັນນະສອນຍັງຄິດວ່າ ຫຼາຍໆທ່ານມັກຮັກໃນບົດເພງນີ້ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເພງນີ້ກໍໄດ້ມີຫຼາຍໆທ່ານນຳມາຂັບຮ້ອງ ແຕ່ເພງນີ້ເປັນຂອງນ້ອງແສງນະພາ ດາລານ້ອຍ ເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ

ສ່ວນເພງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເພງມົ້ງ ທີ່ວັນນະສອນຂໍຈັດໃຫ້ແຟນລາຍການຊາວລາວເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ຄອຍຕິດຕາມຮັບຟັງວິທະຍຸວີໂອເອສະເໝີມາ ຊຶ່ງເພງນີ້ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກນ້ອງເຈຍ ວາງ ຈາກປະຊາຄົມລາວ ລັດມິນິໂຊຕາ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຫາເພງມົ້ງມ່ວນໆສົ່ງມາໃຫ້ ພ້ອມທັງຂຽນເນື້ອໃນຂອງເພງດັ່ງກ່າວ ເຈຍບອກມາວ່າປະທັບໃຈ ເພາະວ່າເພງນີ້ຄົງຈະພາໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານຍ້ອນກັບໄປຫາອະດີດ ຕອນຍັງເປັ ນໜຸ່ມເປັນສາວກັນ ເມື່ອຄັ້ງອາຍຸ 18 ປີນັ້ນ ຂໍເຊີນຟັງເພງຂອງຕູລີ ວາງ ແລະທ່ານໃດທີ່ມີເພງມ່ວນໆ ເປັນເພງຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວແລ້ວ ກໍຂໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະແນະນຳເພງມາໃຫ້ທາງເຮົາດ້ວຍ ຂໍເຊີນ ໄປຟັງເພງນີ້

ທີ່ບອກໄປໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ເພງເຊໂປນລຳລຶກນັ້ນ ຂັບຮ້ອງໂດຍຄຳເຕີມ ຊານຸບານ ຈິງໆແລ້ວນັ້ນແມ່ນຂອງທ່ານບຸນທ່ຽງ ມະນີວົງ ແລະວັນນະສອນກໍຈະຈັດຫາເພງຂອງທ່ານຄຳເຕີມ ຊານຸບານ ມາໃ ຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຂຽນຂໍມາ ແລະວັນນະສອນຂໍມອບລຳຕັ່ງຫວາຍຂອງທອງມີ ພົມມາ ສົ່ງທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້ານອນ